ສຳລັບ Like Share ໃຫ້ຕິດຕາມ SBS ລາວ ທີ່ Facebook SBS ຮັບເອົາໂຄງການພິເສດອັນໜຶ່ງ ແປການຖະແຫຼງການ Uluru ຈາກຫົວໃຈ Uluru Statement from the Heart ເປັນບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 60 ພາສາ ເພື່ອອອກອາກາດໃນສັບປະດາ NAIDOC Week ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການນັ້ນ ແມ່ນ ເພື່ອເປີດການປຶກສາຫາລືກັນລະຫວ່າງຄົນພື້ນເມືອງອົດສະຕຣາເລຍ ແລະ ຊຸມຊົນນານາວັດທະນະທຳອົດສະຕຣາເລຍ ນັກຂ່າວ SBS Radio ຢ່າງບໍ່ອິດເມື່ອຍ ແລະ ລະອຽດລະອໍ ແປການຖະແຫຼງການນັ້ນເປັນພາສ າຕ່າງໆ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແນ່ວ່າທຸກຂໍ້ຄວາມແມ່ນຖືກຕ້ອງ

Uluru ຈາກຫົວໃຈ Uluru Statement from the Heart ທີ່ເປັນຂໍ້ຕົກລົງເຫັນດີກັນຂອງ 250 ຄົນທີ່ເປັນຜູ້ຕາງໜ້າຄົນພື້ນເມືອງອົດສະຕຣາເລຍ ຊີ້ແຈງອະທິບາຍຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ຮັບເອົາຄົນພື້ນເມືອງອົດສະຕຣາເລຍໄວ້ຢູ່ໃນທຳມະນູນອົດ ສະຕຣາເລຍ Sofija ເວົ້າວ່າ

ທີ່ມາຈາກຫຼາຍຍຸກຫຼາຍສະໄໝ ພາສາເຊີເບຍເປັນພາສາອັນໜຶ່ງຂອງ 63 ພາສາທີ່ຖະແຫຼງການນັ້ນຖືກແປເປັນທັງໃນແບບດີຈີຕອນ ແລະ ເປັນສຽງ ໂດຍນັກຂ່າວ SBS ທັງຫຼາຍ ຕາມການເປັນຊິ້ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງກາ ນຮ່ວມໄມ້ຮ່ວມມືກັນກັບ Uluru Dialogue ແລະ ສູນກາງກົດໝາຍຄົນພື້ນເມືອງອົດສະຕຣາເລຍຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ University of New South Wales ໂຄງການສຶກສາຊຸມຊົນມີຈຸດປະສົງໃຫ້ໂອກາດອັນສະເພາະແກ່ຊຸມຊົນນານາວັດທະນະທຳ ເພື່ອມຸມມອງຕ່າງໆຂອງ First Nations Kerri-Lee Harding ຜູ້ບໍລິຫານການຜະລິດ NITV Radio ທີ່ເປັນຜູ້ຍິງຂອງເຜົ່າຄວາ

ນັບເປັນຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃຫຍ່ First Nation National Constitution Convention ຢູ່ໃກ້ໆກັບພູອູລູຣູ ຖືກສະເໜີເຖິງຄົນອົດສະຕຣາລຽນ ການຖະແຫຼງການນັ້ນ ໃຫ້ແຜນການເພື່ອຮັບຮູ້ເອົາ First Nation ໄວ້ໃນທຳມະນູນອົດສະຕຣາເລຍ ສະເ ໜີ ການປະຕິຮູບຮາກຖານໃນສາມດ້ານ ຄວາມເຫັນ ສົນທິສັນຍາ ແລະ ຄວາມຈິງ ການຖະແຫຼງການທີ່ປະກອບດ້ວຍສັບຄວາມເວົ້າ 417 ຄວາມນັ້ນ ຖືກອ່ານຢ່າງກ້ອງດັງເປັນຄັ້ງແລກໆ ຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ນັ້ນ ໂດ ຍສາດສະດາຈານ Megan Davis

ໃນຖານເປັນມະນຸດ ແລະ ວັດທະນະທຳຂອງເຮົາແມ່ນຫຍັງ ແລະ ຍານາງຄິດວ່າມັນບໍ່ມີຂອງຂວັນຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າການຖະແຫຼງການນີ້ ການເຊື້ອເຊີນນີ້ເຖິງຄົນອົດສະຕຣາລຽນທຸກໆຄົນ ທີ່ຖືກແປເປັນຫຼາຍພາ ສາ ການຖະແຫຼງການນັ້ນກໍຖືກແປ ແລະ ອັດບັນທຶກສຽງເປັນຫຼາຍກວ່າ 12 ພາສາຂອງຄົນພື້ນເມືອງອົດສະຕຣາເລຍ

ຈະຟັງເປັນພາສາຂອງພວກເຂົາເຈົ້າເອງ ສາມາດເຂົ້າເບິ່ງຢູ່ທີ່ sbs.com.au ຂີດທັບ language ຂີດທັບ Uluru Statement ເພື່ອອ່ານບົດແປ ແລະ ຟັງຢູ່ໃນ podcast ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ລາວ